۽ ته پنهنجي پالڻهار کان بخشش گهرو، وري ڏانهنس توبهه ڪري موٽو ته ٺهرايل مدت تائين اوهان کي چڱي نفعي سان فائدو ڏي ۽ سڀ ڪنهن ڀلائيء واري کي سندس ڀلائيء جو عوض ڏي ۽ جيڪڏهن اوهين ڦرندؤ ته بيشڪ آئون اوهان تي وڏي ڏينهن جي عذاب پهچڻ کان ڊڄان ٿو.